ມີຜູ້ເປັນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍກວ່າພັກຣີພັບບລິກັນສາມເທົ່າ ໃນບັນດາຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍທີ່ມີສິດອອກສຽງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນນິຍົມທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັ ນ ຫຼາຍກວ່າທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແຕ່ກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນເພື່ອທ່ານ ທຣຳ ຫຼື Chinese American for Trump ແມ່ນຕ້ານກັບກະແສ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກທຸລະກິດມະຫາເສດຖີຢ່າງແຂງຂັນ ຜູ້ສື່ຂ່າວຂອງວີໂອເອ Elizabeth Lee ໄດ້ພົບກັບພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ລາຍງານມາຈາກນະຄອນອານາຮາມ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຊຶ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ໃນບັນດາພວກທີ່ໄປຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມດັ່ງກ່າວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະບໍ່ເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນເພື່ອທ່ານ ທຣຳ ແລະ ໝົດທຸກຄົນປາກົດວ່າຢາກຖ່າຍຮູບກັບ ພວກເຂົາເຈົ້າ We all like Trump. We feel that when he speaks, it's very straightforward.
ທ້າວ ທຽນ ຫວັງ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາທັງໝົດມັກທ່ານ ທຣຳ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າໃນເວລາທ່ານເວົ້າຫຍັງ ມັນກົງໄປກົງມາແທ້ໆ ໃນເວລາທ້າວ ທຽນ ຫວັງ ຊຶ່ງເປັນຄົນຈາກນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ໄດ້ພົບເຫັນວິດີ ໂອຂອງມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງກ່າວຖະແຫຼງຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ລາວບໍ່ສາມາດຢຸດເບິ່ງຜູ້ສະໝັກທີ່ເວົ້າກົງໄປກົງມາໄດ້ ທ້າວ ຫວັງ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນເພື່ອທ່ານ ທຣຳ ຫຼື Chinese Americans for Trump ຂຶ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຈັດງານຊຸມນຸມໂດຍຜ່ານແອັບສື່ສັງຄົມຂອງຈີນ WeChat ກຸ່ມ Chinese American for Trump ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວອອກ ໂດຍມີສະມາຊິກໃນທົ່ວສະຫະລັດປະມານ 2,000 ຄົນ

ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກຄົນບາງສ່ວນຈະພັນລະນາເຖິງທ່ານ ທຣຳ ວ່າເວົ້າຊື່ກົງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບແນວທາງການເມືອງ ຊຶ່ງພວກສະມາຊິກຢູ່ໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຫົວຊານຳມັນເລີຍ
I feel I can understand the way he talks. It's like a parent. My father often uses this type of tone to talk to us. ນາງ ແນນຊີ ຈຽນ ຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນ ກ່າວວ່າ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍເຂົ້າໃຈໃນທ່າທີການເວົ້າຈາຂອງທ່ານ ທຣຳ ມັນຄ້າຍຄືກັບເປັນຜູ້ປົກຄອງ ພໍ່ຂອງຂ້ອຍສ່ ວນຫຼາຍໃຊ້ການເວົ້າຈາດ້ວຍນ້ຳສຽງປະເພດນີ້ຕໍ່ພວກເຮົາ ໃນເວລາພວກເຮົາບໍ່ຟັງຄວາມຂອງເພິ່ນ ພໍ່ຂອງພວກເຮົາຈະຮ້າຍພວກເຮົາ ແຕ່ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາອັນໃຫຍ່ ຈຸດສຳຄັນໃນເວລາເ ວົ້າເຖິງເລື່ອງແນວຄິດຂອງທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບວິທີການປົກຄອງປະເທດ ຕາມອັດທະຍາໄສຂອງການເປັນຜູ້ປະກອບການຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລ້ວ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ຈິງຈັງແທ້ໆ ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ມີຈຸ ດຢືນທີ່ໜຽວແໜ້ນ ລວມທັງຄຳເວົ້າທີ່ແຂງແຮງຕໍ່ຈີນ ທ່ານໄດ້ເອີ້ນຈີນວ່າ ຈີນເປັນຜູ້ປັບປ່ຽນເງິນຕາຂອງຕົນ ແຕ່ພວກສະມາຊິກເຫຼົ່ານັ້ນກ່າວວ່າມັນບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ

ການເຮັດໃຫ້ກັນຊາຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການແຕ່ງງານຂອງເພດດຽວກັນຖືກຕ້ອງນັ້ນ ແມ່ນບັນຫາທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມັກ ແລະ ພວກເຮົາຕໍ່ຕ້ານມັນ ໃນເວລາພວກເຮົາມາສະຫະລັດ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸ ດສຳລັບພວກເຮົາກໍແມ່ນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາມາກໍເພາະວ່າມັນເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ອິດສະຫຼະ ເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງໂອກາດ ຖ້າພວກເຮົາໄປຕາມເສັ້ນທາງນີ້ ແລະ ໝົດທຸກຄົນສູ ບຊາ ຖ້າພວກເດັກນ້ອຍໝົດທຸກຄົນເດີນທາງໄປຜິດທາງ ແລະ ກາຍເປັນກະເທີຍ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມັນກໍຈະວຸ່ນວາຍ
especially the same sex bathroom issue come on Obama ທ່ານຫວັງເວົ້າວ່າ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ກໍແມ່ນເລື່ອງບັນຫາຫ້ອງນ້ຳສຳລັບຄົນເພດດຽວກັນ ໂອບາມາເອີຍ ສະນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເ ອເຊຍ ແລະ ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ໃນເມື່ອເປັນເລື່ອງຂອງຜູ້ໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳແມ່ນເປັນແ ບບຢ່າງການປ່ຽນແປງທີ່ປະເທດຕ້ອງການ ຫຼັງຈາກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີໂອບາມາມາໄດ້ 8 ປີແລ້ວນັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA